SBS Radio Lao ອາແລນ ທັດຈ໌ ຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະມົນຕີກວດຄົນເຂົ້າເມືອງອົດສະຕຣາເລຍ ສະເໜີກົດໝາຍຕໍ່ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ເພື່ອຍືດຍື້ເຖິງການນຳຮຽນພາສາອັງກິດຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່ າຫຍັງ ທ່ານກໍຍັງຢືນວ່າຈາກແຕ່ປີ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ການຮ້ອງຂໍໃໝ່ເອົາວີຊາຄູ່ຊີວິດ ຄືພາດເນີວີຊາ ແລະ ການປະກັນເອົາຄົນມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ແມ່ນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ແນ່ວ່າ ຜູ້ຖືກປະກັ ນໄດ້ກະທຳຄວາມພະຍາຍາມສົມມາສົມຄວນ ຮຽນພາສາອັງກິດ

ເພື່ອຈະເຂົ້າຮ່ວມປະຊາທິປະໄຕອົດສະຕຣາເລຍ ມີພຽງແຕ່ 13 ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນດ້ານພາສາອັງກິດໄດ້ເຮັດວຽກເຮັດການໃນທຸກໆມື້ນີ້ ທີ່ 62 ເປີເຊັນຂອງພວກທີ່ປາກພາສາອັງກິ ດໄດ້ດີມີວຽກເຮັດ ຄົນ migrant ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານພາສາອັງກິດ ກໍເປັນບຸກຄົນທີ່ອ່ອນແອທີ່ຈະຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການແຊກແຊງຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຕົວະກັນ ແລະ ຄົງຈະເຫັນວ່າມັນຍາກຊາທີ່ ຈະຫາເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບຄົວ ຫຼື ການຂູດຮີດ ອາແລນ ທັດຈ໌ ກໍສະເໜີຕໍ່ສະພາຜູ້ແທນລາຊະດອນອົດສະຕຣາເລຍ ກົດໝາຍ Immigration Education Amendment Expanding Access to English Tuition Bill ປີ 2020 Bill ຫຼືວ່ າກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະດັດແປງກົດໝາຍການສຶກສາຂອງການເຂົ້າເມືອງ Immigration Education Act ຂອງປີ 1971 ເພື່ອໃຫ້ຄົນ migrant ໄດ້ຮຽນປະສົມພາສາອັງກິດໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງ ທັດຈ໌ເວົ້າວ່າ ໃນການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງປີ 2016 ຄົນ 820,000 ຄົນ ບໍ່ປາກເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ດີ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຈັກດີ້ ແລະ ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງພວກດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນໄວຂອງການເຮັດວຽກເຮັດການໄດ້

ການປ່ຽນແປງກົດໝາຍນັ້ນ ພິຈາລະນາເບິ່ງການຄົ້ນຄວ້ານຳ ທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຮຽນພາສາອັງກິດ 510 ຊົ່ວໂມງ ບໍ່ເປັນຈຳນວນເວລາທີ່ຈົບດີສຳລັບຄົນ migrant ສ່ວນໃຫຍ່ ເພື່ອຈະເຖິງຂັ້ນໄດ້ພາສາອັງກິດທີ່ໃຊ້ກາ ນໄດ້ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການເວລາຫຼາຍຕື່ມ ເພື່ອຈະເຖິງຂັ້ນລະດັບ ທີ່ຮັບເອົາໄດ້ AMES Australia ຍິນດີຕ້ອນຮັບເອົາກົດໝາຍນັ້ນ AMES ບໍລິການກິດຈະການຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະ ການສອນພາສາອັງກິດໃຫ້ແກ່ຄົນ migrant ແລະ ອົ ບພະຍົກ ຄົນ migrant ແມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນໂດຍແບບໃດແບບໜຶ່ງ ຍານາງ Cath Scarth ເປັນ CEO ຂອງກິດຈະການດັ່ງກ່າວ

people know that there is now unlimited hours for them to keep learning
currently this discretion only applies to people outside australia who have applied for a permanent visa it does not include people who have been granted a permanent visa or persons who have applied for or been granted a temporary visa this amendment will ensure that tuition options can be developed ລະບົບໃໝ່ອີກອັນໜຶ່ງ ແມ່ນການໃຫ້ຮຽນພາສາອັງກິດ ເປັນສິ່ງທີ່ເລືອກເອົາໄດ້ໂດຍຄົນທັງຫຼາຍທີ່ຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ແລ ະ ທີ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍເອົາ ຫຼື ໄດ້ຮັບວີຊາມາຢູ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນແລ້ວ ຫຼື ວີຊາຊົ່ວຄາວອັນສະເພາະ FECCA ສະຫະພັນຄະນະກຳມະການຊົນເຜົ່າອົດສະຕຣາເລຍ ກໍຍິນດີຮັບເອົາການປ່ຽນແປງນັ້ນ

ກົດໝາຍນັ້ນເປັນການຮັບຮູ້ອັນສຳຄັນຂອງການຮ່ຳຮຽນພາສາອັງກິດ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍຄົນທັງຫຼາຍຕັ້ງຊີວິດໃໝ່ຢ່າງຖືກຕ້ອງຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ Alan Tudge ຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະມົນຕີກວດຄົນເຂົ້າເມືອງອົດສະ ຕຣາເລຍຢັ້ງຢືນວ່າ ຈາກແຕ່ທ້າຍປີ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ການຮ້ອງຂໍເອົາວີຊາ Partner Visa ແລະ ການປະກັນເອົາຄົນມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ຕ້ອງການໃຫ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມເພື່ອຮ່ ຳຮຽນພາສາອັງກິດ ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ພາສາອັງກິດ ທ່ານກໍບອກອີກວ່າ ການຮຽນຈົບຫຼັກສູດພາສາອັງກິດຕ່າງໆ ຈະເປັນສິ່ງພຽງພໍທີ່ຈະບົ່ງບອກວ່າໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງເໝາະສົມແລ້ວ ໃນນີ້ບໍ່ມີການເອີ່ຍເຖິງວ່ າ ທັງສອງຈຳພວກທີ່ຈະມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນນັ້ນ ຕ້ອງຜ່ານການສອບເສັງພາສາອັງກິດ

ແຕ່ມັນຄວນມີການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມສຳລັບຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮ່ຳຮຽນການສຶກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ບໍ່ວ່າໃນພາສາໃດກໍຕາມ ເຊັ່ນຄົນທີ່ຢູ່ໃນສູນອົບພະຍົກ ໃນໄລຍະຕົ້ນຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ SBS Lao ແຊເລື່ອງຕ່າງໆຂອງ ພວກເຮົາໃນ Facebook